ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ສະຫຼະເອຍຂອງພາສາລາວເຮົາມີໄມ້ກັນຢອງຢູ່ທາງເທິງ ບາດວ່າໝວກອີແງບຂຶ້ນບ້ານສະເຫວີຍເມືອງແລ້ວ ໄມ້ກັນກໍຕົກກະລົນກັບກາຍເປັນດົ້ນຟືນໄປ ຄືບັດນີ້ບໍ່ມີໄມ້ກັ ນອີກແລ້ວໃນພາສາລາວເຮົາ ຣ ຄື ຣ ຫັນລີ້ນກໍບໍ່ມີ ໄຫຼໄປນຳແມ່ນ້ຳຂອງໝົດ ແຕ່ບັດນີ້ເອົາມັນມາໃຊ້ຄືນຄືເກົ່າແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ປະກາດ ຫຼື ເວົ້າວ່າຫຍັງອອກມາ ເພາະສັບຄວາມເວົ້າຂອງພາສາລາວເຮົາ ບາງສັບບ າງຄວາມມີຫັນລີ້ນດັ່ງ M16 ລັ່ນອອກມາ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ການປະຕິວັດບໍ່ໃຫ້ມີສະຫຼະໄອໄມ້ມ້ວນ ຫຼື ໄມ້ມາຍ ແມ່ນວ່າຄືບໍ່ມີໃຜນຶກຄິດເຖິງ ສະຫຼະໄອໄມ້ມ້ວນໄມ້ມາຍແມ່ນໃຊ້ຍາກແທ້ໆ ດັ່ງທີ່ວ່າສະຫາຍໃຫຍ່ ພູມີ ວົງວິຈິ ດ ກໍແກ້ບໍ່ຕົກ ເລີຍດັນຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນອອກມາຢູ່ໃນປຶ້ມໄວຍາກອນລາວ ທີ່ເປັນປຶ້ມທີ່ໜ້າປົກເປັນສີຂາວ ໂດຍມີໜັງສືແດງ ອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ການໃຊ້ສະຫຼະໄອໄມ້ມ້ວນ ຫຼື ໄມ້ມາຍ ແມ່ນບໍ່ຍາ ກບໍ່ຊາ ສະຫາຍອະທິບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປໃນແບບທີ່ວ່າ ການໃຊ້ສະຫຼະໄອໄມ້ມ້ວນໄມ້ມາຍນັ້ນ ໃຫ້ຟັງສຽງປາກຂອງໄທເມືອງຫຼວງປາກເວົ້າອອກມາ ຄັນເວົ້າວ່າ ເຫີ້ ກໍແປວ່າສະຫຼະໄອໄມ້ມ້ວນໂ ລດ ຄັນວ່າ ໄປບ້ານໄຕ້ ກໍແປວ່າໄມ້ມາຍໂລດ ແຕ່ບາດວ່າຄົນອັດຕະປືປຶງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນຫຼວງພະບາງຈັກເທື່ອ ທັງກໍບໍ່ຮູ້ວ່າໄທເມືອງຫຼວງປາກແບບໃດ ແມ່ນວ່າ ຈະຂຽນສະຫຼະໄອໄມ້ມ້ວນ ຫຼື ໄມ້ມາຍແບບໃດ ກັນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ເຖິງທຸກໆມື້ນີ້ ສະຫຼະໄອໄມ້ມ້ວນໄມ້ມາຍກໍຍັງເປັນບັນຫາຢູ່ໃນການໃຊ້ ນອກນັ້ນກໍມີການປະຕິວັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນວ່າປະຕິວັດແຂວງຫົວຂອງມາເປັນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ບໍ່ໃ ຫ້ເວົ້າວ່າຜັກອີເລີດ ເພາະອີເລີດເປັນຄຳບໍ່ສຸພາບ ຍ້ອນທີ່ວ່າມີ ອີ ຢູ່ໃນຊື່ນັ້ນ ໃຫ້ເວົ້າວ່າຜັກນາງເລີດ ແຕ່ບັດນີ້ເວົ້າຄືເກົ່າ ຄືຜັກອີເລີດ ໃນໂລກນີ້ມັນແປກໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວ ໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍເດ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍບໍ່ຮັບຮູ້ເອົາເຫດຜົນຕ່າງໆ ທີ່ຢາກໃຫ້ປ່ຽນຊື່ແມ່ນ້ຳ Yarra River ໄປເປັນຊື່ເດີມ ຂອງເຈົ້າຂອງເກົ່າຂອງມັນ ມີການອ້າງເວົ້າອ້າງວ່າ ວ່າຊື່ທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນເ ວລານີ້ຄື Yarra River ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ແລ້ວ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍໄດ້ກະທຳບາດກ້າວຕ່າງໆຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອປົກປ້ອງຮັກສາໄວ້ມໍລະດົກກົກເຄົ້າຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣ າເລຍ ແມ່ນ້ຳ Yarra ຄັນເວົ້າ ຫຼື ວ່ານຶກຄິດເຖິງ ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ຫຼື ຄິດເຫັນ Melbourne Road ແຕ່ກໍມີແນວຄິດທີ່ວ່າແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວສາມາດມີຊື່ໃໝ່ໄດ້ ກອງປະຊຸມການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກັນລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດ ແ ລະ ຜູ້ນຳລັດຖະບານ ສະເໜີວ່າ ແມ່ນ້ຳຢາຣາຄວນປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ບີຣານຣັນ ເພື່ອເປັນການຮັບຮູ້ເອົາປະຫວັດສາດຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີ ຜູ້ຕາງໜ້າເຈົ້າກຳແພງເມືອງນະຄອນແມລເບີນ

ເຈມສ໌ ເມີລິໂນ ຜູ້ຕາງໜ້ານາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກໂທເຣຍ ບໍ່ຮັບຮູ້ແນວຄິດຈະປ່ຽນແປງຊື່ແມ່ນ້ຳຢາຣາຈັກດີ້ເລີຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານລັດວິກໂທເຣຍໄດ້ກະທຳບາດກ້າວຕ່າງໆແລ້ວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ ວ່າມໍລະດົກກົກເຄົ້າຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍຖືກຮັບຮູ້ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ໜັງສືພິມ The Australian ວ່າ ແມ່ນ້ຳຢາຣາ ຄື Yarra River ເປັນສັນຍະລັກຂອງນະຄອນແມລເບີນ ແລະ ຊື່ດັ່ງກ່າວຢູ່ກັບຈິດກັບໃຈຂອງຄົນໃນລັດວິກໂທ ເຣຍຢ່າງໃກ້ຊິດ ຈອນສ໌ ເວດ ທີ່ເປັນ Surveyor ແລະ Explorer ເປັນຜູ້ຕັ້ງຊື່ແມ່ນ້ຳຢາຣາຂຶ້ນມາໃນກາງສະໄໝ 1830 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສອບຖາມຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຄືເຜົ່າ ວູຣັນຈີຣີ ວ່າຄວນໃສ່ຊື່ແມ່ນ້ຳນັ້ນໂດຍຊື່ຫຍັງ ນິທານມີຢູ່ວ່າ ທ່ານ ເວດ ບໍ່ໄດ້ຍິນຢ່າງຄັກແນ່ ຄື ຢາໂຣຢາໂຣ ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າໄຫຼຢູ່ຕະຫຼອດ ແລ້ວໄປໃສ່ຊື່ແມ່ນ້ຳນັ້ນວ່າ ຢາຣາຢາຣາ ທີ່ແປວ່າ ນ້ຳຕົກ ນ້ຳຕົກ ແລະ ນ້ຳທີ່ໄຫຼຕະຫຼອດມັນບໍ່ຄືກັນ ຄືວ່າ ຢາໂຣຢາໂຣ ກັບ ຢາຣາຢາຣາ ມັນບໍ່ຄື ກັນ ອັນໜຶ່ງໂຣ ອັນໜຶ່ງຣາ ວ່າເທາະ ສຳລັບຄົນທັງຫຼາຍແລ້ວ ການຈະປ່ຽນຊື່ແມ່ນ້ຳຢາຣານັ້ນແມ່ນມີຄວາມເຫັນສັບສົນກັນ

ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ກ່ຽວກັບການອາດຈະມີການປ່ຽນຊື່ແມ່ນ້ຳ Yarra River ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳຂອງເດ້ ບໍ່ໃຫ້ຮຽກວ່າແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼືແມ່ນ້ຳໂຂງເດ້ ແລ້ວໄ ປຮຽກມັນວ່າ ສາຍໂລຫິດໃຫຍ່ລາວເດ້